۽ جيڪڏهن ڊڄو ته يتيمن ڇوڪرين جي نڪاح ڪرڻ ۾ عدل نه ڪندؤ ته ٻين زالن مان جيڪي اوهان کي وڻن، سي ٻه ٻه ۽ ٽي ٽي ۽ چار چار پرڻجو، پوء جيڪڏهن ڊڄو ٿا ته اوهان کان انصاف ٿي نه سگهندو ته هڪ پرڻجو، يا اوهان جا هٿ جنهن جا مالڪ ٿيا، سا ٻانهي رکو، اهو هن کي ويجهو آهي ته ڏاڍائي نه ڪريو.